ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ
ການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃຊ້ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງແບບບຸລິມະສິດ ຫຼື preferential voting system ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກ Stephanie Corsetti ລາຍງານກ່ຽວກັບຂະບວນການນີ້ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປດຳເນີນ ການພາຍໃຕ້ລະບົບການເລືອກຕັ້ງແບບບຸລິມະສິດ ຫຼື preferential voting system ການເລືອກຕັ້ງນີ້ ແຕກຕ່າງຈາກລະບົບ the first past the post ທີ່ໃຊ້ໃນປະເທດຕ່າງໆ ຮວມທັງສະຫະລັດ ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ການາດາ ແລະ ອິນເດຍ ຂັ້ນຕອ ນການເລືອກຕັ້ງແບບບຸລິມະສິດນັ້ນ ຜູ້ເລືອກຕ້ອງໝາຍກາໃນບັດຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບຜູ້ລົງສະໝັກກໍຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ຫຼື preferences ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານ Evan Ekin-Smyth ອະທິບາຍວ່ າ

ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ສະມາຊິກໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະມາຊິກໃນສະພາສູງທີ່ເປັນຕົວແທນໃນລັດ ຫຼື ເຂດຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນເຈ້ຍການປ່ອນບັດສີຂຽວນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງໃສ່ເລກໃ ນກ່ອງ ຈາກຜູ້ລົງສະໝັກທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດ ໄປຫາຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານມັກໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ຜູ້ປ່ອນບັດໝາຍຟອມເລືອກຕັ້ງສອງສະບັບໃຫ້ຄົບ ໜຶ່ງສຳລັບສະພ າຕ່ຳ ອີກອັນໜຶ່ງສຳລັບສະພາສູງ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳມີຜູ້ແທນຄົນດຽວທີ່ຖືກເລືອກສຳລັບການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນສະພາສູງມີຜູ້ແທນຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກເລືອກ ການກາບຸລິມະສິດເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ສ ະໝັກທຸກຄົນຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ມັນສາມາດຖືກນຳມາໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍເທື່ອໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນັບຄະແນນ ເພື່ອກຳນົດວ່າ ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ທັງໝົດຢ່າງເດັດຂາດ ຊຶ່ງແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເ ຊັນຂອງຄະແນນທີ່ເປັນທາງການ ສຳລັບສະພາສູງ ຜູ້ໄດ້ຖືກເລືອກເມື່ອຄະແນນສຽງເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນຕົວແທນຕາມສັດສ່ວນ ຫຼື proportional representation ການນັບຄະແນນກຳນົດວ່າຜູ້ສະໝັກຄົນໃດໄດ້ຄະແນນສຽງສ່ວນ ແບ່ງທີ່ຈຳເປັນຂອງການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ Ian Tulloch ຜູ້ຊ່ວຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe ກ່າວວ່າ ກ່ອງທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຖືກໝາຍກາເລກ ເພື່ອໃຫ້ການລົງຄະແນນສຽງຖືກຕ້ອງ ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຈ ຳນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດຂອງການເລືອກແບບບຸລິມະສິດເທື່ອທຳອິດຈະຖືກກຳຈັດອອກໄປ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍແມ່ນການເລືອກຄັ້ງທີສອງ ແລະ ຮອບຕໍ່ໆໄປຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ສະໝັກນັ້ນ ແລະ ຂະບວນການນັ້ນຈະດຳເນີນໄປຈົນກວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ແລະຈາກນັ້ນພວກເຂົາຊະນະບ່ອນນັ່ງ ໃນມື້ລົງຄະແນນສຽງ ເຈ້ຍການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາ ຕ່ຳແມ່ນສີຂຽວ ໃນຂະນະທີ່ເຈ້ຍລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາສູງແມ່ນສີຂາວ ແລະລະບົບການເລືອກຕັ້ງແບບບຸລິມະສິດຈະເຫັນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຄະແນນສຽງຖືກໂອນໄປລະຫວ່າງບຸລິມະສິດເລືອກຕັ້ງຕາມ ທີ່ໝາຍໄວ້ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າໃນສະພາຕ່ຳ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກໃດ ໄດ້ມີສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຢ່າງເດັດຂາດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ມີຄະແນນສຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນຖືກກຳຈັດອອກຈາກຂະບວນການນັບຄະແນນ ຄະ ແນນສຽງຂອງຜູ້ລົງສະໝັກທີ່ຖືກກຳຈັດອອກນີ້ຈະຖືກໂອນໄປຫາຜູ້ລົງສະໝັກຄົນທີສອງໃນເອກະສານການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງທີສອງຂອງຜູ້ປ່ອນບັດ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງການນັບຄະແນນນີ້ຍັງດຳເນີ ນໄປຕໍ່ ຈົນກວ່າຜູ້ສະໝັກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຈະມີຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະຖືກປະກາດວ່າໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ